SBS Radio ລາວ ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເຫຼັກ ທອງວິໄລ ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ພາກລາຍການພາສາລາວ ຂໍນຳເອົາເລື່ອງອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ເຖິງຂັ້ນເປົ້າສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດເຂັມທຳອິດໄດ້ແລ້ວ 70 ເປີ ເຊັນ ແລ້ວຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມການອອກກຳລັງກາຍ ສຳລັບທີ່ຈະກົດອ່ານ ກົດຮູ້ ແລະ ກົດຄົ້ນຫາຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງໃນບົດຂຽນອັນດຽວກັນນັ້ນທີ່ມີຊື່ວ່າ ອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ເຖິງຂັ້ນເປົ້າສັກຢາວັກຊີນ ໂຄວິດເຂັມທຳອິດໄດ້ແລ້ວ 70 ເປີເຊັນ ແລ້ວຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມການອອກກຳລັງກາຍ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສະບັບ 2 ກັນຍາ 2021 ການກວດເຫັນໃໝ່ ໃນນ້ຳເສດໃນພາກໃຕ້ຂອງ New South Wales Victoria ມີຈຳນວນຄົນຫຼາຍທີ່ສຸດທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ກະໂດດຂຶ້ນຂອງປີນີ້ 68% ຂອງພົນລະເມືອງ ACT ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດແລ້ວ Queensland ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ໜຶ່ງລາຍ ທີ່ມີຄົນຂັບລົດບັນທຸກພົວ ພັນນຳ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 1,288 ຄົນ ແລະ ມີຄົນຕາຍ 7 ຄົນ New South Wales ກຳລັງເປັນໄປຕາມແຜນການ ຈະມີຄົນທີ່ຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດເຂັມທຳອິດໄດ້ 70 ເປີເຊັນພາຍໃນມື້ນີ້ ຈາກຕັ້ງ ແຕ່ວັນສຸກທີ 3 ກັນຍາ 2021 ການກຳນົດໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຈະຖືກລົບລ້າງ ສຳລັບຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນ 12 ເຂດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ຖືກຫ່ວງໃຍນຳ ໃຫ້ກົດເບິ່ງ 12 government area of concern ການຕ້ອງຫ້າມອື່ນໆຈະມີຢູ່ຄືເກົ່າ ຊິ້ນສ່ວນຂອງໂຄວິດ-19 ຖືກກວດເຫັນມີຢູ່ໃນນ້ຳເສດທີ່ Bega Cooma ແລະ Illawarra Shoalhaven ທີ່ Bomaderry ທີ່ເປັນທີ່ຫ່ວງໃຍ ຍ້ອນວ່າມີກໍລະນີທີ່ຮູ້ແລ້ວຢູ່ໃນເຂດຕ່າງໆນັ້ນ ໃຫ້ຈອງການໝາຍນັດສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້ ໂດຍກົດໃສ່ Book your vaccine appointment ໃ ນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 176 ຄົນ ໂດຍທີ່ 128 ຄົນ ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອ ແລະ ຕາເວັນຕົກຂອງແມລເບີນ ຈາກຕັ້ງແຕ່ 11 ໂມງ 59 ນາທີຄ່ຳ ເດີ່ນຫຼິ້ນ playgrounds ຕ່າງໆ ຈະປິດສຳລັບເດັກໆອາຍຸທີ່ຕ່ຳກວ່າ 12 ປີ ທີ່ ມີພໍ່ ຫຼື ແມ່ ຫຼື ຜູ້ດູແລຢູ່ນຳ playground playgrounds ຈະມີ QR code ສຳລັບການເຂົ້າໄປ checking in ແລະ ຜູ້ເຕັມກະສຽນບໍ່ຄວນຖອດໜ້າກາກອະນາໄມຂອງພວກຂະເຈົ້າອອກ ເພື່ອຈະກິນ ຫຼື ຈະດື່ມ

ສຳລັບທຸກໆຄົນທີ່ເດີນທາງໄປຍັງຄລີນິກການສັກຢາວັກຊີນຂອງລັດຖະບານ ACT ໃຫ້ຈອງການໝາຍນັດການສັກຢາວັກຊີນຂອງທ່ານ ໂດຍກົດໃສ່ Book Your Vaccination ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ຄວີນສະແລນ ມີຄົນທີສອງເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງໃນສອງມື້ ທີ່ມີຄົນຂັບລົດບັນທຸກຕ່າງໆພົວພັນນຳ ທີ່ບໍ່ມີເຍື່ອໄຍໃດໆກ່ຽວກັນ Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment Quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການ ກວດຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ Click Here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວ ກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າວ ແ ລະ ຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ໜ້າທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus